ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານ ສັນຕິໄຊ ຈະນຳລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນ ອ້າຍ ສຳລານ ຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນ ມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານ ສິງຫາ ກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານ ສັນຕິໄຊ ໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ເມື່ອຫຼາຍປີກ່ອນ ຂ່າວຈາກບໍລິສັດລົດຍົນຍັກໃຫຍ່ຂອງປະເທດອາເມລິກາ ຫຼັງຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຈຳ ນວນມະຫາສານ ສູງກວ່າການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການກິນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດ ເພາະພະນັກງານເຫຼົ່ານັ້ນເຈັບປ່ວຍ ຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກິນອາຫານທີ່ມີນ້ຳມັນຫຼາຍ ຊີວິດຢູ່ສຸກສະບາຍ ຈຶ່ ງບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ດື່ມເຫຼົ້າ ດື່ມເບຍ ສູບຢາ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນງານຈຳນວນໜຶ່ງມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ເປັນໂລກຫົວໃຈ ໂລກຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງຕີບ ໂລກເບົາຫວານ ຕັບແຂງ ໂລກມະເຮັງປອດ ມະເຮັງເ ຕົ້ານົມ ແລະ ກະເພາະລຳໄສ້ ຕົວຢ່າງ ບໍລິສັດໂຄ ເຊິ່ງຜະລິດສານເຄມີພັນຕ່າງໆ ພົບວ່າຄົນງານທີ່ສູບຢາຂາດການ ລາປ່ວຍຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາ 8 ວັນ ແລະ ເຈັບປ່ວຍຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາຮ້ອຍລະ 19 ນອ ກຈາກນີ້ບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຮັກສາພະຍາບານແກ່ຄົນງານເຫຼົ່ານີ້ເຖິງປີລະ 14 ຫາ 20 ລ້ານກີບ ສ່ວນຄົນທີ່ດື່ມເຫຼົ້າ ດື່ມເບຍ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກກໍຫຼຸດລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ນອກຈາກນີ້ ຄົນງານທີ່ ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍໂລກຫົວໃຈວາຍ ຕ້ອງເສຍຄ່າຮັກສາ 952 ລ້ານບາດຕໍ່ຄົນ ແລະ ຕ້ອງລາພັກຟື້ນອີກ 4 ເດືອນ ເຫັນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ການບໍ່ຮັກສາສຸຂະພາບເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງເສຍເງິນ ແລະ ເສຍເວລາຫຼາຍປານໃດ ຂ້ າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ້ຟັງເຄີຍເຫັນຄົນທີ່ເຂົ້າອອກໂຮງໝໍເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ຫຼື ບາງຄົນອາດຈະເຈັບປ່ວຍຢ່າງທີ່ວ່ານີ້ກໍເປັນໄປໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງເຫັນບໍ່ວ່າໂລກພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຄົນເຮົາເປັນໃນຍຸກນີ້ ບໍ່ ແມ່ນໂລກພະຍາດທີ່ຄົນສະໄໝກ່ອນເປັນ ເຊັ່ນ ໂລກອະຫິວາ ທ້ອງຂີ້ຮາກ ຫຼື ວັນນະໂລກ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ເປັນໂລກຈາກການຢູ່ການກິນທີ່ບໍ່ສະອາດ ສະໄໝນີ້ມີອາຫານໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ຽນໄປຕ າມຍຸກສະໄໝ ຂ່າວບອກວ່າຂະນະນີ້ຫຼາຍຄົນຕຸ້ຍຂຶ້ນ ຢ່າລືມວ່າຄວາມຕຸ້ຍນັ້ນເກີດມາຈາກການກິນຫຼາຍ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍເລີຍ ຜົນທີ່ຈະເກີດຕາມມາກໍຄືພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົ ນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ໂລກເບົາຫວານ ໂລກຫົວໃຈ ໂລກຄວາມດັນສູງ ໂລກຕັບ ໂລກໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ ໂລກມະເຮັງ ເປັນຕົ້ນ ໂລກພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ລະວັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ເຮົາມາເບິ່ງ ກັນວ່າບໍລິສັດໃຫຍ່ໆຂອງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄົນງານອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ບໍລິສັດປະກັນໄພແຫ່ງໜຶ່ງໃຫ້ລາງວັນແກ່ຄົນງານທີ່ຫຼຸດນ້ຳໜັກ ໄດ້ ແລະ ສຳລັບຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍສະໝ່ຳສະເໝີ ເປັນຕົ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງເຫັນແລ້ວວ່ານີ້ຄືວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະການທີ່ຄົນງານເປັນເຈັບອອດໆແອດໆ ເຂົ້າອອກໂຮງໝໍຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ວ ຽກງານນັ້ນດຳເນີນໄປບໍ່ໄດ້ດີ ທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກບໍລິສັດ ຫຼື ຮັບລາຊະການ ທ່ານທີ່ເປັນຊາວສວນ ຊາວນາ ຊາວໄຮ່ ຫຼື ຄ້າຂາຍ ເມື່ອເຈັບປ່ວຍບໍ່ມີສະຫວັດດີການຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆ ເມື່ອໄປເຮັດວຽກກໍຈະບໍ່ມີລ າຍໄດ້ ຍິ່ງຕ້ອງຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງສັງຄົມເຮົາທຸກມື້ນີ້ຄື ຄ່ານິຍົມການກິນດື່ມເຫຼົ້າເຄື່ອງດອງຂອງເມົາຕ່າງໆ ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບກັນໄດ້ທົ່ວໄປ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະ ພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນແມ່ບ້ານ ພໍ່ບ້ານ ແລະ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ໃຫ້ເຮົາຫັນມາກິນອາຫານແບບລາວໆ ບໍ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ກິນຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ຫຼາຍໆ ອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ທຸກວັນ ຢ່າງນ້ອຍເຄື່ ອນໄຫວຮ່າງກາຍ ກິນໃຫ້ພໍດີ ບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເທົ່ານີ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຜູ້ຟັງກໍຈະແຂງແຮງ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ຄິດໜຶ່ງຢາກຈະຝາກແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງວ່າ ມະນຸດຈະດຳລົງຊີວິດດ້ວຍອາຫານພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ ແຕ່ ຕ້ອງດຳລົງຊີວິດດ້ວຍພະວັດຈະນະທຸກຄຳ ເຊິ່ງອອກມາຈາກພຣະໂອບຂອງພຣະເຈົ້າ ຄົນເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ຕ້ອງມີທັງອາຫານທາງກາຍ ແລະ ອາຫານແຫ່ງຈິດວິນຍານ ຄືຄຳສອນຂອງພະເຈົ້າທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງໃ ຫ້ຈິດໃຈເຮົາຄິດດີ ປະຕິບັດດີ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບທຸກຄົນດ້ວຍຄວາມສຸກ
ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້ າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR

lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກທ່ານ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດມາພົບກັບທ່ານອີກແລ້ວ ໃນຊ່ວງຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຟັງທ່ານເວົ້າເຖິງການຮັບປະທານອາຫານຫຼາກຫຼາຍເກີນໄປ ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ບໍ່ລະວັງກ່ ຽວກັບເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ເປັນພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຄົນລາວບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ ເຮົາຄົງເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ

ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ອາຈານນັກປາດທັງຫຼາຍໄດ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້າຫາຕົ້ນຕໍຈຸດກຳເນີດຂອງມະນຸດວ່າມາຈາກໃສ ມີການຄົ້ນພົບ ແລະ ຍົກທິດສະດີຫຼາຍຢ່າງວ່າ ຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກເມື່ ອ 4,000 ລ້ານປີຜ່ານມາ ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການວິວັດທະນາການ ປັດຈຸບັນນີ້ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ່າງໆໃນໂລກປະມານ 1.5 ລ້ານຊະນິດ ນີ້ຄືຄວາມເຊື່ອຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າ ໂລກ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເກີດມາ ຈາກການວິວັດທະນາການ ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ໃຊ້ເວລາດົນນານຫຼາຍພັນລ້ານປີ ຄົນອີກກຸ່ມໜຶ່ງມີຄວາມເຊື່ອທີ່ແຕກຕ່າງ ຄົນອີກກຸ່ມໜຶ່ງ ຄືຄົນທີ່ເຊື່ອໃນສາສະໜາ ເຊັ່ນວ່າ ຄົນທີ່ເຊື່ອຕ າມຄຳສອນຂອງພຣະຄຳພີຂອງຊາວຄຣິສຕຽນ ແລະ ຄຳພີອັນກຸຣະອານຂອງສາສະໜາອິດສະລາມ ພຣະຄຳພີສອງເຫຼັ້ມນີ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ວ່າ ມີພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງອຳນາດເປັນຜູ້ຊົງສ້າງສິ່ງຕ່າງໆຂຶ້ນມາດ້ວຍພ ຣະຄຳຂອງພຣະອົງເອງ

ຕາມຂໍ້ມູນບັນທຶກຂອງປຶ້ມຮວບຮວມຄວາມຮູ້ສາລະພັດໃນອິນເຕີເນັດ Wikipedia ໄດ້ກ່າວເອົາໄວ້ວ່າ ຫຼັກການນັບສັບປະດາ ຄືສັບປະດາໜຶ່ງມີເຈັດມື້ ແມ່ນມາຈາກຄວາມເຊື່ອເລື່ອງການສ້າງໂລກຂອງພຣະເຈົ້າ ຕາ ມການບັນທຶກໃນພຣະຄຳພີປະຖົມມະການ ບົດທີ 1 ແລະ ທີ 2 ກ່າວເອົາໄວ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສະຫວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສັບພະສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍພາຍໃນ 6 ມື້ ແລະ ມື້ທີ 7 ເປັນມື້ພັກຜ່ອນ ຊຶ່ງກົງກັບວັ ນເສົາໃນປັດຈຸບັນ ຄວາມເຊື່ອເລື່ອງສັບປະດາໜຶ່ງມີ 7 ມື້ ຈຶ່ງສືບທອດກັນມາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຈະຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໂລກຂຶ້ນມາແບບໃດ ກ່ອນທີ່ໂລກຈະເປັນຢ່າງທີ່ເຫັນກັນຢູ່ທຸກມື້ນີ້ ພະ ຄຳພີປະຖົມມະການໄດ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ວ່າ ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງຕັ້ງຕົ້ນນິຣະມິດສ້າງຈັກກະວານນັ້ນ ໂລກນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີຮູບຮ່າງ ແລະ ກໍຍັງວ່າງເປົ່າຢູ່ ຄວາມມືດໄດ້ຫຸ້ມຫໍ່ມະຫາສະໝຸດຢ່າງກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແ ລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງກໍຍັງໄດ້ວົນວຽນຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳນັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ໃນມື້ທຳອິດ ພຣະເຈົ້າແຍກແສງສະຫວ່າງອອກຈາກຄວາມມືດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ຈາກນັ້ນມື້ທີສ ອງ ພຣະເຈົ້າແຍກຟ້າ ແລະ ແຜ່ນດິນ ມື້ທີສາມແຍກນ້ຳໃຫ້ມາໂຮມກັນ ແລະ ແຜ່ນດິນກໍເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພືດພັນຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆກໍເກີດຂຶ້ນຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງ

ຢູ່ໃນນ້ຳ ແລະ ນົກຢູ່ໃນອາກາດ ມື້ທີ 6 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງສັດຊະນິດຕ່າງໆເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດຄົນທຳອິດຂຶ້ນມາໃຫ້ເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງໂລກນີ້ ຈາກນັ້ນມື້ທີ 7 ພຣະອົງໄດ້ຢຸດພັກ ແ ລະ ອວຍພຣະພອນໃຫ້ວັນນັ້ນເປັນວັນທີ່ບໍລິສຸດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ນຶກເຖິງການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເຂົ້າໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ

ຈາກນັ້ນ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມະນຸດຢຸດພັກໃນມື້ທີ 7 ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະເຫັນວ່າວັນພັກໃນໂລກນີ້ຄືວັນເສົາ ເມື່ອປຽບທຽບກັບທິດສະດີທີ່ກ່າວວ່າ ໂລກຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງໄປ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍພັນລ້ານປີ ທ່າ ນຜູ້ຟັງຄິດວ່າອັນໃດມີເຫດຜົນກວ່າກັນ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຕອບແລ້ວວ່າ ໄກ່ເກີດກ່ອນໄຂ່ ເພາະພຣະເຈົ້າສ້າງໄກ່ຂຶ້ນມາກ່ອນ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດແນວໃດກັບຄຳຕອບນີ້ ສຳລັບພຣະເຈົ້າ ເມື່ອພຣະອົງກໍ່ສ້າງທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງສຳເລັດແລ້ວ ພຣະເຈົ້າເຫັນວ່າດີ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ໂລກຂອງເຮົາເມື່ອຕອນທີ່ສ້າງໃໝ່ໆນັ້ນສົມບູນດີທຸກຢ່າງ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກເສຍຫາຍ ບໍ່ຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນໃນທຸກມື້ນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຕິດຕາມລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ໜ້າສົນໃຈມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ພົບກັນ ໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມແບບນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳ ຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ